بيشڪ جن چيو ته عيسيٰ پٽ مريم جو پاڻ الله آهي سي ڪافر ٿيا ۽ عيسيٰ چوندو هو ته اي بني اسرائيلؤ! الله جي عبادت ڪريو جو منهنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي. هيء پڪي ڳالهه آهي ته جيڪو الله سان شريڪ مقرر ڪندو تنهن تي بيشڪ الله بهشت حرام ڪيو آهي. ۽ سندس هنڌ باهه آهي ۽ ظالمن جو ڪو مددگار نه آهي.